ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການສຳພາດທ່ານປະທານເດດ ສີແສງລັດ ພາກສອງ ກ່ຽວກັ ບເລື່ອງລາວ ຄົນສາຍເລືອດຫວຽດນາມສັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ໄປທ່ຽວປະເທດຫວຽດນາມ ແລ້ວຖືກຈັບ ຕັດສິນຈຳຄຸກຍາວນານ 12 ປີ ໄດ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າກ່ຽວກັບລາວນອກລາວໃນດ້ວຍ ແຕ່ໃຫ້ຈົດຈຳໄວ້ວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຖະແຫຼງໄປ ຫຼືວ່າໃນສາລະຄະດີ ຫຼືວ່າການວິເຄາະວິໄຈສຳພາດນີ້ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸ ກໆທ່ານ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຫຼືໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມ ຫຼືແກ້ເລື່ອງລາວທີ່ກ່າວມາໃນການສຳພາດນັ້ນ ແມ່ນວ່າກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃນທຸກເວລານາທີ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສ ຽງ SBS Radio ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ພາກລາຍການພາສາລາວ
ແຕ່ວ່າມັນມີຈຳພວກໜຶ່ງ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດກັບພວກນີ້ ຄືວ່າ ມັນມີບາງຜູ້ບາງຄົນນີ້ທີ່ວ່າ ຢ້ານ ກະວ່າແມ່ນ ແລ້ວກະມຸດຢູ່ ເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ຢ້ານບໍ່ໄດ້ວີຊາໄປລາວນີ້ເດ້ ມັນ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ພວກ ພວກນີ້ຫັ້ນ ກະເປັນບັນຫາຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນອັນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ແຫຼະ ຊຶ່ງບໍ່ກ້າອອກມາຊຸມຊົນ ບໍ່ກ້າອອກມາເຮັດວຽກສັງຄົມ ອ່າ ຢ້ານມັນເກາະກ່າຍວ່າເປັນອັນ ພວກອັນ ຕໍ່ຕ້ານພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ຈິງມັນບໍ່ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານໂດຍຕົງດອກ ເຂົາເຈົ້າມາເຮັດສະມາຄົມ ເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ວ່າພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບຢູ່ເມືອງລາວ ເຂົາກໍຢາກເວົ້າຢາກວ່າ ມັນເປັນສິດທິທຳມະດາຂອງ ຂອງມະນຸດສາກົນ ຊຶ່ງມັນມີກົດ ໝາຍຮັບຮອງຢູ່ປະເທດເຮົານີ້ ແຕ່ເພິ່ນຊ້ຳຖືວ່າ ເພິ່ນຊ້ຳຖືວ່າເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງການຕໍ່ສູ້ ຂອງການຕໍ່ຕ້ານພັກ ແລະ ລັດ ອັນນັ້ນມັນເປັນຄວາມ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຂອງ ຂອງພັກ ແລະ ອັນທີ່ວ່າ ຕູ່ຫາຄົນ ວ່າຄົນຈ ະໄປທຳລາຍໂຕ ຫຼືວ່າໄປແລ້ວ ອັນທີ່ຈິງເຂົາໃຊ້ສິດທິ ອັນນັ້ນຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາຊື່ໆ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຢູ່ອິນເຕີເນັດເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າຢູໂຣບ ຫຼືວ່າອາເມລິການີ້ ມີກາ ນເວົ້າວ່າ ປະນາມ ຫຼືວ່າຕູ່ ຫຼືວ່າກ່າວຫາ ແນວໃດກະບໍ່ຮູ້ຈັກລະ ວຸ້ນວາຍສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັນໄປຊະເທາະ ເວົ້າວ່າຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເປັນໄສ້ແຫຼະ ຈັ່ງຊັ້ນລະຈັ່ງຊີ້ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍວ່າອັນນັ້ນອັນນີ້ ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ລະກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມັນກະເປັນບັນຫາຂຶ້ນກັບ ສັງຄົມລາວ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຫົນແຫ່ງໃດນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ເລື່ອງລາວແບບນີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄັນ ຄັນຊິເວົ້າແບບສັ້ນໆ ຕື້ນໆ ລວມໆນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຈຶ່ງວ່າມີການກ່າວຫາກັນ
ບໍ່ ບໍ່ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າເປັນຄວາມຈິງວ່າ ມັນບໍ່ມີການກ່າວຫາ ມັນເປັນຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງຄືອະດີດສຳມະນາກອນຫຼາຍຄົນ ທີ່ເຂົາເອີ ສຳມະນາ 10 ປີ 20 ປີ ຢູ່ຊຳເໜືອເກືອບຕາຍແລ້ວ ໜີອອກມາ ໜີອອ ກມາໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ແລ້ວກັບໄປຮັບໃຊ້ເຂົາ ອັນນັ້ນກະ ຄັນ ຄັນ ຄັນຊິເວົ້າເນາະທ່ານ ອັນນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົາເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ ທ່ານຊິວ່າແນວໃດ ການພໍເຈົ້າກັບໄປຮັບໃຊ້ເຂົານັ້ ນ ຄັນເຈົ້າໄປຜູ້ດຽວບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຈົ້າມາມ້າງເພຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກເຮົາຢູ່ນີ້ ອັນນັ້ນສຳຄັນ ເຈົ້າຢາກໄປດຽວ ເຈົ້າຢາກຫອບເຄື່ອງໄປນອນຢູ່ພຸ້ນ ເຈົ້າຢາກໜີໄປຢູ່ພຸ້ນ ນັ້ນສິດທິຂອງເຈົ້າ ແຕ່ເຈົ້າເອົາ ເງື່ອນໄຂຂອງ ຂອງອັນພັກ ແລະ ລັດນັ້ນມາ

ຄົນຈີນທີ່ວ່າຕໍ່ຕ້ານ ອ່າ ພັກລັດຈີນ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປຟ້ອງນີ້ ກະແປວ່າມັນກະເປັນເລື່ອງເປັນລາວໃຫຍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ ແລະ ເປັນຫຍັງ ອ່າ ຄົນທີ່ວ່າເຫັນວ່າອັນນີ້ນີ້ເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກໍເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຟ້ອງທາງການລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາເລຍ ເພາະວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມາປົກປ້ອງຄົນຂອງໃນພາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກແຊກແຊງ ຫຼືວ່າກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຫຼືວ່າການທຳຮ້າຍຕ່າງໆນີ້ໃສ່ ພວ ກທ່ານໄດ້ໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫຼືວ່າໄດ້ໄປຟ້ອງຫຼືບໍ່ ຄັບ ເບລກເອີຍ ໃນປີ 2018 ຫັ້ນ ມີກົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງອອກມາ ເປັນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ເຂົາເຈົ້າວ່າ Espionage and Foreign Interference ຫັ້ນ ດຽວນີ້ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າທາງເຮົາ ຫຼືທາ ງລັດຖະບານເຂົາກໍຈ້ອງ ຈ້ອງຕາເບິ່ງຄືກັນ ວ່າຜູ້ໃດ ເປັນ ອ່າ ຈະນຳເອົານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາແຊກແຊງໃນສັງຄົມອົດສະຕຣາເລຍ ແລ້ວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ປະເທດ ບໍ່ແມ່ນເຮົາເບິ່ງເດ້ ລັດຖະບານເຂົາກໍເບິ່ງຄືກັນ ASIO ກໍເບິ່ງຄືກັນ Federal Federal Australian Police ກໍເບິ່ງຄືກັນ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ອັນເກມນີ້ມັນຈະບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ເກມນີ້ຈະບໍ່ຈົບງ່າຍໆ ມັນຈະມີການສືບຕໍ່ໄປຢ່າງຍາວ ໂອເຄ ແລ ຄັນ ຄັນ ຄັນ ຄັນ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຂໍ ຂໍຕັດ ຕັດ ຕັດ ກ່ຽວກັບມາຄືນນີ້ແມ່ນວ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນຫວຽດ ອ່າ ທ່ານ ໂຈ ວັນ ຄາມ ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຖືກຈັບ ແລ້ວກະຕັດສິນຈຳຄຸກ 12 ປີ ຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຖານທີ່ວ່າທ່ານນັ້ນເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຫ ວຽດທັງ ທີ່ວ່າພັກລັດເພິ່ນບໍ່ມັກຫັ້ນນະ ພັກລັດຫວຽດນາມບໍ່ມັກຫັ້ນນະ ແລະ ພວກທ່ານນີ້ກະໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນ ຫຼືວ່າເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວນີ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ຮ່ວມກັນກັບອົງການນິລະໂທດສະກຳສາກົ ນ ໄດ້ເຮັດຫຼືບໍ່ເນາະ ສຳລັບ ສຳລັບອັນຄົນຫວຽດນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອົງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ສຳລັບຄົນລາວແລ້ວ ເຮົາເຮັດຕະຫຼອດ ເຮົາເຮັດຕະຫຼອດ ເຮົາມີ ເຮົາ ຂຽນໜັງສື 2-3 ໜ້າ ໄປຫາສະຫະວະຊາດ ໄປຫາ ອ່າ ທຸກບ່ອນ ທຸກທີ່ ເນລະໂທດກຳຫຍັງ ເຮົາເຮັດໝົດ ເພື່ອຄົນລາວຖືກຈັບ ຄືນາງໝວຍບໍ ຄືທິດສີທີ່ຖືກຈັບມາ ອ່າ ໄວໆນີ້ ນາງໝວຍກະເວົ້າຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນ້ຳຖ້ວມ ແລ້ວທ້າວທິດສີນີ້ກະ ອ່າ ຫາວ່າມັນສຽດສີພັກລັດ ໄດ້ເຮັດໜັງສື ອ່າ ອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ ໂອເຄ ຄັນ ຄັນ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ວ່າພະຍາຍາມຊ່ອຍຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ແລະ ມີ ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ວ່າເ ປັນແຮງງານລາວ ເຮັດວຽກຢູ່ບາງກອກ ແລ້ວກໍປະທ້ອກປະທ້ວງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍສຳພາດອອກ SBS Radio ນີ້ນະ ແລ້ວຜູ້ກ່ຽວກໍເປັນໜຶ່ງໃນສາມ ທີ່ວ່າຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກໄລຍະຍາວ ຊາວກວ່າປີ ສາມສິບປີຊີ້ ພວກທ່ານ ໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນ ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານໃຫ້ປ່ອຍພວກນີ້ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ອັນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເປັນກິດຈະກຳ ປະຈຳຂອງພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງ ໝ ໝ ໝາຍເຖິງວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຮັດຊັ້ນບໍ ເຮັດ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຼາຍ ໜຶ່ງ ເລື່ອງການຕໍ່ ວ່າໄປຫາສະພາຊາດ ໄປຫາ ເອີ ໄປຫາພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຮັດໜັງສືເປີດຊອງ ທວງໃຫ້ໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງໄປຈັບຄົນທີ່ວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ຫາເລັກໆນ້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະບ້ານ ເຂົາເຈົ້າ ມັນບໍ່ມີລະບົບທະນາຍຄວາມ ບໍ່ມີລະບົບສານທີ່ຈະໄປຕໍ່ວ່າໄດ້ ແລ້ວໄດ້ຜົນຫຍັງ ຫຼື ບໍ່ ແຕ່ພວກເຮົານີ້ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ນຳເບີໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາ ອັນນ່າ ຖືວ່າເປັນກິດຈະກຳຂອງ ຂອງການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກ ເຮົາກັບພັກລັດນີ້ ແມ່ນເລື່ອງສິດທິມະນຸດ ເມື່ອ ເມື່ອກີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ທ່ານໄດ້ກະທຳມາແບບນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດນີ້ ໄດ້ຜົນອັນໃດ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ເລື່ອງໄດ້ຜົນນີ້ມັນກະຍາກຢູ່ ແຕ່ວ່າສຳລັບທິດສີນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າຖືກປ່ອຍໂ ຕແລ້ວ ໂອ ແຕ່ວ່າພັກລັດຫັ້ນ ເພື່ອຢາກປາບຜູ້ອື່ນ ຈັ່ງໄປຈັບລາວ ເພາະລາວມັນ ດຽວນີ້ ດຽວນີ້ ທ່ານ ທ່ານ ເມື່ອກີ້ນີ້ ເມື່ອກີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຢາກປາບຜູ້ອື່ນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ ປາດຄໍໄກ່ໃຫ້ລີງຢ້ານບໍ ອ່າ ອັນນັ້ນລະ ຄວ າມໝາຍມັນເປັນຊັ້ນລະ ຄວາມໝາຍມັນເປັນຊັ້ນລະ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທ່ານ ໂຈວວັນຄຳ ຄົນຫວຽດນາມນີ້ນະ ທີ່ວ່າຖືກຈັບ ຕັດສິນຈຳຄຸກ 12 ປີນີ້ກະ ແລ້ວກໍອົງການນິລະໂທດສະກຳສາກົນນີ້ກະໄປວ່າວິ່ງເຕັ້ນເຄື່ອນ ໄຫວເຮັດໃຫ້ປ່ອຍນີ້ ພວກທ່ານຄວນຊ່ອຍຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ບໍ່ ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນານາຊາດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຄວນ ເພາະວ່າ ຄວນ ພວກເຮົານີ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ສະຕຣາລີນີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມສຳພັນ ມີ ເປັນອັນ ຄວ າມເປັນພັນທະມິດກັນລະຫວ່າງລາວເສລີ ຫວຽດນາມເສລີ ແລະ ຂະເໝນເສລີ ພວກເຮົາເປັນອັນ ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນຂອງປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຢູໂຣບ ຫຼື ວ່າຣັດເຊຍ ຫຼືວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼືວ່າໄຕ້ຫວອກໄຕ້ຫວັນ ຍີ່ປອກຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ໃສກະຢ່າ ຊີ້ນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າໂຕເອງນີ້ເຂົ້າຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ສົມມຸດວ່າ ຟາລອງກອງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະ ແປວ່າທາງການເພິ່ນໝາຍຫົວໄວ້ແລ້ວ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທ່ານຄວນ ບອກເຕືອນພວກເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ກະຢ່າສູ່ເມືອຊະຕົວໄປຫັ້ນ ເພາະວ່າຄັນເມືອແລ້ວມັນຊິຖືກຈັບ ຈັບແລ້ວມັນຍາກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນ ອັນນີ້ຄວນບອ ກເຕືອນ ຫຼື ບໍ່ ພວກເຮົາປະກາດກວ້າງຂວາງຢູ່ວ່າອັນຕະລາຍ ເມືອເມືອງລາວມັນອັນຕະລາຍ ຍ້ອນວ່າພວກນັ້ນບໍ່ໃຊ້ ບໍ່ນັບຖືສິດທິມະນຸດ ເອີ ຄັນຮູ້ວ່າມັນອັນຕະລາຍແລ້ວໄປເຮັດຫຍັງ ເອີ ຄັນຢາກໄປທ່ຽວກໍໄ ປປະເທດອື່ນ ແລ້ວມັນ ມັນມີພວກໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຫັ້ນລະໄປ ຄັນຊິເວົ້າ ຫຼືວ່າແມ່ນຂອງແທ້ກໍບໍ່ຈັກລະ ເວົ້າວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າບໍ່ມັກໜ້າພັກລັດນີ້ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍເຕີບ ນີ້ ກັບເມືອລາວນີ້ຖືກບອກຖືກເບື່ອ ບັດກັບໄປອາເມລິກາ ຝຣັ່ງເສດ ແລ້ວກໍແປວ່າເປັນມະລອງຕ້ອງຕ້ອຍ ຕາຍ ອາດ ທີ່ວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະເປັນແຄນເຊີ ແລ້ວເມືອເມືອງລາວແລ້ວຕາຍ ແລ້ວກະເລີຍ ວ່າເວົ້າທັບຖົມກັນຊື່ໆນີ້ ອັນນີ້ກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນມີກໍລະນີໜຶ່ງຄືອັນ ຜູ້ໃດບຸແຫຼະ ລືມແລ້ວ ອັນ ມັນເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍປີແລ້ວ ນາມສະກຸນຊະນະນິກອນນີ້ລະ ທີ່ວ່າເປັນ ເປັນນາມສະກຸນທີ່ວ່າຕໍ່ຕ້ານພັກລັ ດວ່າຊະເຖາະ ແລ້ວກໍເປັນ ອ່າ ເປັນຜູ້ນຳຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລາວ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຝຣັ່ງເສດ Radio France ຈັ່ງຊີ້ນະ ບັດກັບເມືອເມືອງລາວແລ້ວ ເປັນຈັ່ງໃດບຸ ວ່າໄປທ່ຽວບ້ານນອກບ້ານນາ ຂີ່ລົດມາແລ້ ວໄປແວະກິນຮ້ານ ອ່າ ຮອກຮ້ານແມ່ນຫຍັງ ແລ້ວກະເລີຍວ່າເຈັບທ້ອງ ແລ້ວກໍເຂົ້າໄປຫ້ອງຖ່າຍ ແລ້ວກໍຕາຍຄາຫ້ອງຖ່າຍ ແລ້ວກະມີການເວົ້າວ່າ ຈັກເປັນແນວໃດກໍບຸລະ ວ່າລູກເມຍນີ້ຢາກໃຫ້ເອົາສົບຜູ້ກ່ຽ ວນີ້ກັບເມືອຝຣັ່ງ ເພື່ອວ່າຊິໄປເຮັດໂອຕົບຊີ ກວດເບິ່ງການຕາຍເປັນຍ້ອນຫຍັງ ແຕ່ວ່າຢູ່ທາງວຽງຈັນພຸ້ນ ຈັກໃຜລະ ອັນນ່າ ເອົາໄປເຜົາຄາທີ່ ເຫຼືອແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍວ່າເຮັດໂອຕົບຊີບໍ່ໄດ້ນີ້ ອັນນີ້ ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງການກ່າວຫາກັນ ແຕ່ວ່າມັນເປັນບັງເອີນທີ່ວ່າຕາຍຍ້ອນອັນນັ້ນນີ້ລະ ເອົາເລື່ອງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໄປທັບຖົມພັກນີ້ເດ ອັນນີ້ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ອ່າ ເລື່ອງຄົນລາວເຮົາໄປຖືກຢາເບື່ ອ ກັບມາຕາຍຢູ່ປະເທດນອກນີ້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງກ່າວຫາເດີ້ ເຮົາ ຊາ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ຄະນະຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເຊື່ອວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ເພາະວ່າວິທີຂ້າຄົນທີ່ວ່າຈັບຍາກທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືເອົາຢາເບື່ອໃຫ້ກິນ ມັນມີ ໃຫ້ຕາຍ 3 ເດືອນ ໃຫ້ຕາຍ 6 ເດືອນ ອ່າ ຕາຍງ່າຍຕາຍຍາກ ຖ້າມັນຕາຍແລ້ວມັນກະເໝີດໄປ ອັນ ອັນ ເລື່ອງທີ່ວ່າພວກນັ້ນ ພວກຜູ້ກ່ຽວຈະກັບໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານຂອງອັນນ່າ ເມືອງລາວ ຄັນວ່າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພວກຂ້າພ ະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ພວກການລະຂ່າວລືເດີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ

ອື ອ່າ ແລ້ວກໍບໍ່ດົນມາກໍຕາຍ ໂອ້ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າລະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າລຶກລັບ ຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດລະ ແລ້ວກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໂວວັນກາມ ຂອງປະເທດ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມນີ້ນະ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ອັ ນນ່າ ທີ່ວ່າອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ແລ້ວກໍຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານນີ້ ພັກລັດຫວຽດນາມນີ້ຊິປ່ອຍຜູ້ກ່ຽວຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ວ່າມື້ໜຶ່ງຕ້ອງປ່ອຍຫຼືບໍ່ເນາະ ໂອ້ ມັນກະ ມັນກະເວົ້າຍາກເດີ້ ເພາະວ່າກ ານຕັດສິນຂອງເຂົາຫັ້ນ ຄັນວ່າຕັດສິນໄປແລ້ວ ມັນຊິມາກັບ ມັນກະຍາກຢູ່ ແຕ່ວ່າຄວນປ້ອງກັນກ່ອນ ກ່ອນຈະ ອັນ ໃຫ້ເຮົາຖືກຈັບນີ້ ບໍ່ຄວນໄປຫາມັນ ບໍ່ຄວນໄປວຸ່ນວາຍນຳມັນ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເລື່ອງມັນຮ້ າຍແຮງກວ່ານີ້ ຂະເຈົ້າກໍຍັງປ່ອຍ ຈັບຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ແລ້ວກະຍັງປ່ອຍ ມີຜູ້ໜຶ່ງອະດີດ ພັນເອກ ອ່າ ທະຫານຫວຽດນາມໃຕ້ ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ແຫຼະ ໂວດາຍທອງ ໂວດາຍທອງ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ໄປ ໄທ ໄປໄທແລ້ວກໍເຂົ້າໄປລາວ ແລ້ວກໍມີພວກຄົນລາວນີ້ນຳຂຶ້ນໄປ ຕັ້ງແຕ່ຈັງຫວັດອຸບົນນີ້ ຂຶ້ນໄປຕາມພູກາງເຮືອນ ຂຶ້ນໄປເມືອງຄອກເມືອງຄົງ ລັດໄປທາງສາລະວັນ ຊິເຂົ້າໄປຫາຫວຽດນາມພຸ້ນລະ ບັດນີ້ໄປ ຮອດສາລະວັນແລ້ວວ່າສະພາບການມັນຢູ່ດ້ານໜ້າ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ມັນ ເຂົາອອກປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຫຼາຍ ແລ້ວພວກນີ້ບອກວ່າໃຫ້ສັ່ງວ່າ ໃຫ້ເຈົ້ານີ້ຕ້ອງຖ້າຈັກສອງສາມມື້ກ່ອນໄປ ໄດ໋ ອັນ ໂວດ້າຍໂຕນ ນີ້ວ່າ ຫ້ວຍ ກູກະທະຫານກອມມັງໂດເກົ່ານີ້ ໄປຜູ້ດຽວກໍໄດ້ຕົວວ່າ ໂອ້ ຊິໄປເອງ ຄັນພວກເຈົ້າບໍ່ໄປສົ່ງ ໄປແລ້ວບັດນີ້ກະເລີຍວ່າຖືກ ຖືກ ອາ ກອງຫຼອນກອງຫຼອນ ຫຼືວ່າທະຫານລາວຈັບສົ່ງໃຫ້ຫວຽດນາມ ຕັດສິນ ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ແຕ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ແລ້ວກະຜູ້ກ່ຽວກໍຖືກປ່ອຍ ປ່ອຍແລ້ວດຽວນີ້ນີ້ ຜູ້ກ່ຽວໄປຢູ່ອາເມລິກາແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແລ້ວບັດນີ້ອັນນາ ທ່ານ ອາ Vo Van Kam ນີ້ ມັນບໍ່ຮ້າຍແຮງປານນັ້ ນ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຫວຽດຕານຊື່ໆຈັ່ງຊີ້ ອັນກໍລະນີທີ່ວ່າຖືປືນຊິໄປຍິງຫົວເຂົາ ເຂົາກໍຍັງປ່ອຍຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ກະຊິບໍ່ຖືກປ່ອຍຄືກັນບໍ່ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກ Free Vietnamese ນາ ພວກອົງການຕໍ່ ຕ້ານຂອງ ຂອງອັນຫວຽດນາມນະ ເຂົາເຈົ້າມີພະລັງຫຼາຍ ຖ້າເຂົາເຈົ້າກໍອາດຊິມີການຊ່ວຍ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນຫັ້ນ ໃຫ້ລາວໄດ້ອອກ ກໍອາດເປັນໄດ້ ອື ເອົາ ຄັນ ຄັນ ຄັນເວົ້າວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກຫວ ຽດນາມນີ້ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ມີພະລັງຫຼາຍແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກທ່ານ ຫຼືວ່າຂອງຄົນລາວນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ມີພະລັງຫຼາຍ ມີພະລັງໜ້ອຍ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແນວຍ້ອນ ວ່າຫວຽດນາມມັນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ ມັນມີປະຊາຊົນຫຼາຍ ສະມາຊິກເຂົາກໍຫຼາຍ ພວກເຮົານ້ອຍ ພວກເຮົາກໍມີນ້ອຍ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍບໍ່ທໍ້ຖອຍ ພວກເຮົາກະເຮັດວຽກໄປຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ເຂົາໄດ້ຢູ່ ເວົ້າຫຍໍ້ ໆແລ້ວແປວ່າ ຄົນຫວຽດນາມນີ້ ເຂົາມີກຳລັງພົນຫຼາຍ ກະເລີຍວ່າໃຫຍ່ໂຕ ແລ້ວຄົນລາວນີ້ມັນມີໜ້ອຍກຳລັງຄົນນີ້ ກະເລີຍວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງນ້ອຍ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ນ້ອຍນາ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແຕ່ວ່ າພວກທ່ານກໍຕ້ອງການ ເຖິງວ່າພວກເຮົາມີນ້ອຍ ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ປະລະ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນຂອບເຂດທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖາມ ຂໍຖາມແນວໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າກ່ຽວກັບສັງຄົມລາວເຮົານີ້ແ ຫຼະ ທີ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນລະຍ້ອງປັບໆ ຈັ່ງຊັ້ນລະ ອັນນີ້ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ດີໝົດຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນ ແລ້ວກະໂຕເອງກໍບໍ່ຊິເມືອລາວຊັ້ນລະ ເຮົາກໍບໍ່ເມືອຈັກເທື່ອຈັ່ງຊີ້ນະ ບ້ານເຮືອນກໍຍັງບໍ່ຂາຍເທື່ອ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ເມືອລ າວເທື່ອ ລະຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນນີ້ ພວກທີ່ວ່າມາຍ້ອງດັງໆ ໂຫ່ຮ້ອງນີ້ ບໍ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າກັບເມືອ ນອກຈາກທີ່ວ່າໄປຢາມ ໄປ holiday ແລ້ວກໍກັບມາ ຊິກັບເມືອເລີຍນີ້ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເມືອເນາະ ກະທັງທີ່ວ່າມັກ ແລ້ວກ ະຍ້ອງຍໍວຽງຈັນຕະຫຼອດນີ້ນະ ທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ພວກນີ້ຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກ ບໍ່ຢາກເປັນສັດຕູກັບໃຜ ໄປໃສກະໄດ້ ອື ຢາກ ໂດຍສະເພາະມີຄວາມຄິດອະນາຄົດຂ້າງໜ້າວ່າ ຢາກກັບໄປຢູ່ເ ມືອງລາວບໍ ນຳພີ່ນຳນ້ອງບໍ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ commitment ວ່າ ອັນນາ ທາງດ້ານອຸດົມການຈັກໜ້ອຍເລີຍ ພວກນີ້ຫັ້ນນະ ກະໄດ້ ຫຼາຍຄົນກໍແນ່ນອນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງກັບເມືອລາວນີ້ ແມ່ນກັບໄດ້ຢູ່ດອກ ອາ ຊິເມືອຫຼິ້ນເມືອ ທ່ຽວແບບໃດກໍຢ່າ ແຕ່ວ່າໄປຢູ່ໄປກິນພຸ້ນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ກິນເງິນເພນຊັນຢູ່ນີ້ແລ້ວ ກັບເມືອລາວຈັ່ງຊີ້ ກໍແປວ່າຢູ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວກໍຕ້ອງກັບມາ ຄັນວ່າບໍ່ກັບມານີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ເພິ່ນຕັດເງິນເບ້ຍນະ ເພນຊັນ ຈັ່ງຊີ້ກະຕ້ອງໄດ້ກັບມາ ກັບມາຢູ່ຄົບກຳນົດແລ້ວກໍອອກໄປອີກ ເອົາໄປເອົາມາ ເຖົ້າມາເຖົ້າມາ ກະເລີຍວ່າຂຶ້ນຍົນບໍ່ໄດ້ ໄປບໍ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ ເປັນອຳມະພອກອຳມະພາດໄປບໍ່ໄດ້ ກ ະເລີຍວ່າຕາຍຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ຝັງຢູ່ນີ້ຊ້ຳ ຊັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າ ມັນເປັນຄວາມລຳບາກທີ່ວ່າໄປໆມາໆນີ້ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ທີ່ວ່າເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນລະ ຈັ່ງຊີ້ລະ ຍໍຫາງໂຕເອງ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນເມືອກັບເມືອລາວຈັກເທື່ອນີ້ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊີ້ ອ້າວ ກໍວ່າຄົນຈຳພວກນີ້ຫັ້ນນະ ອອນຊອນນຳພີ່ນຳນ້ອງຢູ່ເມືອງລາວພຸ້ນ ພໍພໍພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງລາວນັ້ນຮັບໃຊ້ພັກແ ລະລັດ ລະຮັ່ງມີ ລະກໍເລີຍວ່າອອນຊອນນຳເຂົາ ລະກໍເລີຍບໍ່ຢາກປິດປະຕູຕົວເອງ ບໍ່ຢາກໄປເວົ້າຫຍັງຖືວ່າໃຫ້ມັນບໍ່ຖືກ ອ່າ ຫູຖືກຕາຂອງພັກລັດ ເພາະວ່າຢູ່ນີ້ກໍສະບາຍ ຢູ່ພຸ້ນກໍສະບາຍ ຄົນຈຳພວກນີ້ເປັນຈັ່ງ ຊັ້ນ ຖ້າຄິດແບບນັ້ນນະ ບໍ່ຄວນໂຕນມາແຕ່ຕອນແລກໆພຸ້ນ ແຕ່ວ່າຕອນແລກໆພຸ້ນ ເຂົາເຈົ້າຊັ້ນວ່າບໍ່ຮູ້ຊະ ບໍ່ໄດ້ຄິດຍາວປານນີ້ ລະກະສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນວ່າ ຄົນເຮົານີ້ມັນກະແບບນີ້ ລະແປວ່າເອົາໂຕລອດນີ້ດີກວ່ າ ແທນທີ່ຊິໄປສ້າງບັນຫາໃຫ້ຕົນເອງ ມີຢູ່ດີກິນດີ ເຖົ້າມາແລ້ວ ຄັນວ່າບໍ່ມີຊູເປີແອນນູເອຊັນສ່ວນຕົວ ກໍແປວ່າມີເບ້ຍຂອງລັດຖະບານນີ້ລ້ຽງ 10,000 20,000 ຕໍ່ປີນີ້ ກະແປວ່າສະໜຸກສະບາຍ ລະບໍ່ດົນກະຕາຍ ຈັ່ງຊີ້ກະຊິໄປວຸ່ ນວາຍຜູ້ອື່ນຫຍັງ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັນຄິດແບບນີ້ນີ້ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ຄົນສ່ວນຫຼາຍກໍຄິດແບບນັ້ນລະ ຄິດວ່າເອົາໂຕລອດໄປແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະຍາມຊື່ໆ ລະກໍອ້າງໂຕວ່າເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ລູກລ້ຽງຫຼານປາຍ ໂດຍອາໄ ສເງິນລັດຖະບານເຮົານີ້ເປັນຫຼັກ ລະກ່ຽວກັບທ່ານ ຫວຽດນາມ ໂຈວັນຄຳ ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຍັງຖືກຕິດຄຸກ 12 ປີຢູ່ນີ້ລະ ທາງການຕ່າງໆ ຫຼືວ່າ ອົງການນິລະໂທດສະກຳສາກົນ ໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ ທາງການຫວຽດ ນາມເພິ່ນກະພິຈາລະນາເບິ່ງຄະດີ ຫຼືວ່າກໍລະນີນີ້ຢູ່ນີ້ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ມັນ ມັນຊິໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ໂຈວັນຄຳນີ້ຈະຖືກປ່ອຍໂຕເນາະ ອ້າຍຄຳເລັກເອີຍ ຕາມເຮົາເຂົ້າໃຈ ສະພາບການໃໝ່ນີ້ກໍມັນມີ Indo-Pacific ເ ກີດຂຶ້ນ ແລ້ວອາເມລິກາຕ້ານກັບຈີນ 100% ຢູ່ນີ້ ລະກະມີອິນເດຍ ມີອົດສະຕຣາລີ ມີຍີ່ປຸ່ນ ມີອາເມລິການີ້ ແລະຫວຽດນາມມັນປ່ຽນທ່າທີໄປສະໜັບສະໜູນອັນທ່າທີຂອງອາເມລິກາຕ້ານຈີນນີ້ ໃນເຫດການໃໝ່ໆນີ້ ທ່ານ ອັນ ຄຳຫັ້ນ ອາດຈະຖືກປ່ອຍ ກະອາດຈະເປັນໄດ້ ອື ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ເວລາມັນຈຳກັດເນາະ ມັນກະສຳພາດມາຍືດຍາວ ລະກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນທ່ານທຳຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ລະກະ ຊີ້ແຈງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ລະກະບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳຫຼາຍໆ ອ່າ ດ້ວຍຄວາມດີໃຈເດີ້ ໂອເຄ ສະບາຍດີ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ນແຮງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ